ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງທາງການສະໜາມບິນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສາຍການບິນອັນໃຫຍ່ໂຕສອງບໍລິສັດ ກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຮື້ຮ້າຍຂຶ້ນແລ້ວ ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີພິຈາລະນາເບິ່ ງວ່າຈະຄວບຄຸມຄ່າສະໜາມບິນ ເພື່ອເປັນການມ້າງເພການຄວບຄຸມສະໜາມບິນນັ້ນ ເພື່ອຕະຫຼາດການຄ້າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າຈະຄວບຄຸມຄ່າສະໜາມບິນ ເພື່ອເປັນການມ້າງເພ ການຄວບຄຸມກຳແໜ້ນສະໜາມບິນຕ່າງໆນັ້ນ ນາຍຈ້າງຕ່າງໆຂອງສາຍການບິນ Qantas ແລະ Virgin Australia ເວົ້າວ່າ Virgin Australia ປະນາມຜູ້ຄວບຄຸມສະໜາມບິນວ່າ ເປັນຜູ້ຂູດຮີດສາຍການບິນຕ່າງໆ ແລະ ໃນການກະທຳເຊັ່ນນີ້ ແມ່ນຂູ ດຮີດລູກຄ້າທັງຫຼາຍດ້ວຍ ໂດຍການສະແດງວ່າທັງສອງບໍລິສັດນັ້ນເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ແມ່ນວ່າຜູ້ນຳການບໍລິຫານສາຍການບິນ Qantas ໂດຍມີທ່ານ Paul Scurrah ທີ່ເປັນ CEO ຂອງສາຍການບິນ Virgin Australia ອອກມາໃຫ້ຄວາມຊີ້ແຈງ ຕໍ່

ແມ່ນທີ່ສາຍການບິນຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ພະຍາຍາມດັນໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈົ່ງມີກົດເກນໃສ່ອຸດສາຫະກຳສະໜາມບິນ ເພື່ອເປັນການຕັດການຄວບຄອງ ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄ່າຕ່າງໆເຮັດ ໃຫ້ບາງເຂດເປັນບ່ອນທີ່ແພງໂພດໄປທີ່ຈະຂີ່ເຮືອບິນໄປຫາ ທ່ານ Alan Joyce CEO ຂອງສາຍການບິນ Qantas ປະນາມໂຈມຕີນະໂຍບາຍກຳໄລ 50 ເປີເຊັນຂອງສະໜາມບິນ

ທ່ານສາມາດນຶກຄິດເບິ່ງການຮ້ອງທຸກທີ່ມີ ຖ້າຫາກວ່າພວກທ່ານໄດ້ກຳໄລປານນັ້ນ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີເວລາເຖິງໜຶ່ງເດືອນ ເພື່ອຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າຈະຄວບຄຸມກ່ຽວກັບຄ່າ ສະໜາມບິນ ໂດຍອີງໃສ່ທັງອຸດສາຫະກຳສະໜາມບິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫຼາຍ Christopher Zinn ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດອັນໜຶ່ງ

ຕົກເປັນພຽງແຕ່ 8% ຂອງລາຄາຕິເກັດ ຄືປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ມັນຈະບໍ່ກະທົບກະເທືອນຄົນໂດຍສານ ຍ້ອນເມື່ອທີ່ ACCC ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບຄ່າຕ່າງໆຂອງສະໜາມບິນ ແລະ ໃຫ້ສາຍການບິນເຈລະຈາກັນກັບທາງການສະໜາມບິນກ່ຽວກັບລາຄາການເກັບຄ່າເອງ

ໂດຍທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ ແລະ ສະໜາມບິນ ທີ່ເງິນທີ່ເກັບຄ່ານັ້ນຖືກນຳໄປແບ່ງປັນກັນລະຫວ່າງກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຖ້າຫາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກະທຳໄດ້ ແມ່ນວ່າຈະ ເກັບຄ່ານັ້ນໂດຍອັດຕາຕາຍໂຕ 60 ໂດລາ ສຳລັບການບິນເດີນທາງໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ເງິນ Superannuation ແລະ ກອງເງິນ Infrastructure ໂຄງຮ່າງການກໍ່ສ້າງ ເປັນຜູ້ໝູນເງິນອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃສ່ສະໜາມບິນຕ່າງໆ ໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕາງໜ້າສະໜາມບິນຕ່າງໆ ແມ່ນສະມາຄົມ Australian Airport Association ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວບອກເຕືອນນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມີການໃຊ້ກົດເກນໃໝ່ໃສ່ສະໜາມບິນ ກອງເງິນທັງ ສອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄົງຈະຖອນໂຕອອກຈາກໂຄງການການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 20,000 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ທ່ານ Scurrah

ໃນປີ 2018 ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເປັນປະເທດທີ 4 ຈາກ 5 ແຫ່ງຂອງສະໜາມບິນສາກົນທີ່ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ